ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ລາຍການຈັ່ງຊີ້ກໍຍັງຖາມ ລາຍການທີ່ຈະມາຕອບຄຳຖາມໂງ່ໆທີ່ພວກເຮົາສົງໄສໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມື້ນີ້ຢູ່ກັບກີ້ແລະບັດ ແລະ ຄຳຖາມໂງ່ໆຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ກໍຄື ເປັນຫຍັງຄົ ນເຮົາຈຶ່ງມັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດ ເອົ້າ ຈັ່ງຊີ້ກໍຍັງຖາມ ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ເຮົາມາຟັງຄຳຕອບກັນເລີຍ ສະບາຍດີບັດ ສະບາຍດີອ້າຍກີ້ ເປັນຈັ່ງໃດສະບາຍດີ ຄືເກົ່າ ຄືເກົ່າ ຍັງຄືເກົ່າໆຢູ່ ແມ່ນ ສຸຂະພາບແຂງແຮ ງດີຕິ ບໍ່ໄດ້ເຈັບໄດ້ໄຂ້ແມ່ນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ໄຂ້ບໍ່ໄດ້ ຊ່ວງນີ້ໄຂ້ບໍ່ໄດ້ ອືມ ຫ້ອງການໂຕຊິ ຊິໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ໂອ້ ເຮົາໄດ້ໄປເນາະ ເພາະຫ້ອງການເຮົາໄດ້ໄປເກືອບ ຕະຫຼອດ ເພາະວ່າເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ພັ ກເນາະ ເປັນອາຊີບ ໜຶ່ງໃນອາຊີບທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ ອືມ ຂອງເຮົາ ສະແດງວ່າໄດ້ໄປປະຈຳການຢູ່ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ມີແຕ່ ແຕ່ວ່າປ່ຽນ ຜັນປ່ຽນກັນໄປແຕ່ລະມື້ ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄປ ມື້ອື່ນພັກອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ ອືມ ໂອເຄ ໂອເຄ ຄັນວ່າ ຈະໄດ້ກະອອກໄປນອກກະຢ່າລືມໃສ່ໜ້າກົງໜ້າກາກແດ່ ເພື່ອກັນໄວ້ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອບໃຈ ອ້າຍກໍຄືກັນ ອ່າ ມີແຕ່ວ່າມື້ນີ້ເຮົາມາເລີ່ມເຂົ້າລາຍການຂອງເຮົາເນາະ ສຳລັບຄຳຖາມອາທິດນີ້ຂອງເຮົາມີວ່ າແນວໃດຫັ້ນບັດ ສຳລັບຄຳຖາມນີ້ແມ່ນ ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດ ເພິ່ນວ່າ ອື ຄື ເປັນຄຳຖາມຈາກ ອ່າ ສຸຂະພອນ SSM ອືມ ກະຖືວ່າເປັນຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈເນາະ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າຄິດວ່າຫຼາ ຍໆຄົນກະຊິມີປະສົບການໂຕນັ້ນເວີຍ ທີ່ວ່າ ມັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແບບໝູ່ ໝູ່ຫ້າມ ແລ້ວມັກເຮັດຫັ້ນນະ ອື
ແບບຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງທີ່ແບບ ເອົາງ່າຍໆ ຄືເວລາເຮົາ ເຮົາເວົ້າ ເວົ້າຂວັນ ເວົ້າພື້ນໃຫ້ຄົນຈັກ ຈັກໃຜຄົນໜຶ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວໝູ່ບອກວ່າ ອັນນີ້ບັກອັນນັ້ນມັນມາແລ້ວ ມຶງຢ່າຫັນໄປເດີ້ ມຶງຢ່າຫັນໄປເດີ້ ບອກວ່າຢ່າຫັນ ປັບໂລດ
ແຮ່ງໄວ ແຮ່ງໄວ ກໍບອກວ່າຢ່າໄປເລົ່າຕໍ່ສູ່ໃຜຟັງເດີ້ເນາະ
ຊິໄປເລົ່າສູ່ ແບບເປັນໂຄດນະ ຄັນຊິເວົ້າເລີຍ ແບບເປັນໂຄດທີ່ລັກສະນະວ່າ ຄັນບອກລະ ບອກເຮັດອັນໜຶ່ງ ກໍຍັງເຮັດອັນໜຶ່ງ ແຕ່ຄວາມຈິງມັນມີຄຳອະທິບາຍໄດ້ໂຕ໋ເດ້ນະ ມັນເປັນ ມັນເປັນຫຼັກຈິດຕະວິທະຍາ ທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ແຕ່ວ່າສ່ວນໂຕ ໂຕ ສ່ວນໂຕຫັ້ນ ໂຕເຄີຍ ໂຕເຄີຍບໍ່ທີ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໂຕ ເຮັດສິ່ງ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແບບຄົນອື່ນຫ້າມຫັ້ນນະ ຖືກຫ້າມບໍ່ ອື ຖືກຫ້າມ ຄືແບບ ຄືວ່າເຮົານີ້ເນາະ ອື ເປັນພວກຕື່ນແບບ ບໍ່ຄ່ອຍໄວປານໃດຫັ້ນນະທີ່ຈິງ ຕື່ນສວຍກໍວ່າຕື່ນສວຍໂລດ ຢາກຊິວ່າຕື່ນບໍ່ໄວ ບໍ່ຢາກເວົ້າຕື່ນສວຍເດ ເອີ ແມ່ ແມ່ເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ລຸກ ໃຫ້ຕື່ນເຊົ້າໆແດ່ອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ເພິ່ນບອກໃຫ້ຕື່ນເຊົ້າຍາມໃດນີ້ ຄືຈັ່ງວ່າຂີ້ ຄ້ານ ຂີ້ຄ້ານ ບັດມື້ໃດທີ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ຄືວ່າຕື່ນໄວໆເດ ຕື່ນເອງເນາະ
ເອີ ຕື່ນເອງ ເອີ ແລ້ວມື້ໃດເພິ່ນບອກວ່າ ມື້ ມື້ນີ້ ມື້ອື່ນມີວຽກເດີ້ອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ໂອ້ ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງນີ້ບໍ່ຢາກ ບໍ່ຢາກຕື່ນແລ້ວແຫຼະ ຢາກຍັງນອນຢູ່ຫັ້ນນະຄວາມໝາຍ ອືມ ບັດອ້າຍ ອ້າຍເດ ອ້າຍເດ ມີລັກສະນະໃດຕອ ນຍັງນ້ອຍທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ຫ້າມຢູ່ບໍ່ ເຄີຍຄືກັນ ແບບອັນນີ້ນີ້ເປັນຄົນທີ່ແບບແມ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂີ່ລົດຈັກເດ

ໝູ່ ໝູ່ ໝູ່ຂີ່ເນາະ ເຮົາກະແບບ ອື ເຮົາກະຢາກລອງຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາກະແບບວ່າ ເອົ້າ ເປັນຫຍັງມັນຄືເປັນແນວນັ້ນ ກະຄື ກະຄືຕອນທີ່ວ່າລັກຂີ່ລົດຈັກຫັ້ນນະ ໂຕເອງກະຊ້ອນໝູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ໝູ່ກະແບບວ່າ ໄປ ກູຊິພາມຶງໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາ ເຮົາກະໄວລຸ້ນເນາະ ຄັນຊິວ່າແລ້ວນະ ແບບໝູ່ເຮັດ ໝູ່ລອງ ເຮົາກະຢາກລອງ ແລ້ວແຮງມາຫ້າມເຮົາອີກຫັ້ນນະ ແຮງແບບ ແຮງແບບ ມັນຕ້ອງມີຫຍັງຈັກຢ່າງແຫຼະ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ງກະ ຕອນນັ້ນກະແ ບບກະຮູ້ຫັ້ນແຫຼະວ່າແມ່ເປັນຫ່ວງ ວ່າແມ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ຂີ່ຍ້ອນ ຍ້ອນມັນອັນຕະລາຍວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າແບບອຸປະຕິເຫດຫຍັງເຮົາກະຮູ້ຢູ່ ແຕ່ແບບ ຄັນລາວບໍ່ຫ້າມເລີຍ ກະເລີຍເອົາໄປຫັ້ນນະ ຄັນບໍ່ຫ້າມເຮົາກະ ຊິແບບເຊີຍໆຫັ້ນນະ ແຕ່ແບບອັນນີ້ແຮງຫ້າມແຮງແບບ ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍແບບບາງເທື່ອກະໄດ້ ໄດ້ລັກ ໄດ້ ໄດ້ລັກ ໄດ້ລັກຊ້ອນໝູ່ຫັ້ນນະ ແບບຂີ່ ອ້າຍມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເກາະ ທີ່ວ່າແຫກໆຫັ້ນ ໄດ້ໄປບອກ ບອກລາວຢູ່ບໍ ສາລະພາບຢູ່ບໍ ໂອ ຫຼືລາວຮູ້ຢູ່ບໍ ລາວຊິມາຮູ້ກະຍ້ອນ ຄັນລາວຟັງໂຕນີ້ນີ້ແຫຼະ ຄັນຊິວ່າ ສະແດງວ່າລາວບໍ່ຮູ້ເລີຍຫວາ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ປະຕິກິລິຍາໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ໃນທາງຈິດຕະວິທະຍາຫັ້ນນະ ເຮົາ ສາ ມັນມີຄຳອະທິບາຍໄດ້ ບັດຄືມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າເຮົາເປັນຄົນ ບໍ່ດີຢູ່ບໍ ຫຼືວ່າຍ້ອນເຮົາເປັນຄົນມັກແຫກກົດບໍ ຫຼືວ່າເຮົາເປັນອີ່ຫຍັງຊີ້ນະ ເຊິ່ງ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ຕາມຫຼັກຈະ ຈິດຕະວິທະຍ າຫັ້ນນະ ເຂົາມີຄຳອະທິບາຍໄວ້ເດ ໃນຈິດຕະວິທະຍາຫັ້ນນະ ເຂົາເອີ້ນປາກົດການ ຫຼືວ່າແບບສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນເຮົານີ້ນະ ເຂົາເອີ້ນວ່າເປັນ ອ່າ reactance ອ້າຍກະບໍ່ຮູ້ຊິແປລາວເນາະ ແຕ່ວ່າຊິອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ຄ ຳວ່າ reactance ຫັ້ນນະ ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນຫັ້ນນະ ມັນເກີດຂຶ້ນມາພ້ອມດ້ວຍແບບຄວາມຄິດ ລະບົບຄວາມຄິດຂອງເຮົານີ້ນະ ມັນຈະ ມັນ ມັນຈະມີວ່າ ພວກເຮົາຫັ້ນນະ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງດ້ວຍ ຕົນເອງ ເຮົາມີແບບອິດສະຫຼະພາບໃນ ຕ້ອງກຳນົດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ເວົ້າງ່າຍໆກະຄື ເຮົາມີອິດສະຫຼະໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດ ຫຼືເຮົາຊິຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ນາ

ອັນນີ້ທີ່ມັນ ມັນເອີ້ນວ່າເປັນປາກົດການ reactance ມັນ ມັນກະສອດຄ່ອງກັບຕົວຂໍ້ມູນທີ່ຂ້ອຍເຫັນຢູ່ອ້າຍກີ້ ທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າຄົນເຮົາຫັ້ນນະ ຖືກຫ້າມນີ້ຈະຮູ້ສຶກວ່າຕະຫງິດໆວ່າແບບຖືກ ໂຕເອງນັ້ນຖືກ ຖືກຫຍັງວະ ຖືກຈຳກັດສິດ ເນາະ ເພາະວ່າເຮົາກະມີສິດໃນການແບບເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຫັ້ນນະ ມີຫຼາຍສິດຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າຖ້າມີຄົນມາຫ້າມປຶບນີ້ ກະຄືຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້ອຍນີ້ຖືກຈຳກັດສິດນີ້ ຂ້ອຍນີ້ ສິດຂ້ອຍນີ້ຖືກຄຸກຄາມນັ້ນນີ້ຫຍັງປະມານນີ້ຫັ້ນນ ະ ແຕ່ວ່າ ອືໆ ແຕ່ວ່າທີ່ຈິງເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄິດແນວນັ້ນເນາະ ຄວາມຄິດເຮົາທີ່ຈິງເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດແນວນັ້ນ ແຕ່ວ່າເລິກໆເຮົາຫັ້ນມັນຄິດແນວນັ້ນ ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ໂຕດ້ວຍຊ້ຳຫັ້ນນະ ອື ໂຕອິດສະຫຼະພາບໂຕນີ້ຄື ຄວາມ ຄວາມໝາຍ ຄວາມໝາຍຂອງໂຕເວົ້າກະຄືແບບ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດຊ້ຳວ່າຄົນອື່ນມາລະເມີດສິດຂອງເຮົາ ແມ່ນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດ ແຕ່ວ່າລະບົບທາງໃນເຮົານີ້ມັນ ຄິດແນວນັ້ນຫັ້ນນະ ເອີ ແມ່ນໆ ແມ່ນໆ ຫັ້ນແຫຼະອ້ າຍ ເຮົາກໍເລີຍວ່າ ມັນກະເລີຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໄດ໋ ທີ່ອາດຈະມາ ມາເບິ່ງວ່າ ແລ້ວຜູ້ທີ່ແບບເຂົາແຫກກົດມານີ້ນະ ເປັນ ເຂົາແຫກກົດຍ້ອນເຂົາເປັນຄົນບໍ່ດີບໍ່ ຫຼືວ່າເຂົາແຫກກົດຍ້ອນ ຍ້ອນເຂົາເປັນແນວນັ້ ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງມັນກໍໜ້າສົນໃຈໄດ໋ ເມື່ອ ເມື່ອເຮົາມາສັງເກດເບິ່ງໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ຄືອ້າຍວ່າຫັ້ນແຫຼະ ວ່າແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຫັ້ນແຫຼະວ່າ ອາ ແຫກກົດນີ້ ມັນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຊິເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີສະເໝີໄປເນາະ ເວົ້າແ ນວນີ້ ຟັງມັນສຸດກ່ອນໄດ໋ ຟັງມັນສຸດກ່ອນ ອາ ກົດ ກົດທີ່ເຂົາສ້າງຂຶ້ນມາ ເຮົາຕ້ອງໄປເບິ່ງກ່ອນວ່າ ກົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ມັນເພື່ອຫຍັງ ມັນມີກົດ ມັນກະມີຫຼາຍລະດັບເນາະ ແບບ ຄັນສົມມຸດວ່າພວກແບບຂໍ້ຫ້າມ ມັນ ມັນ ມີຫຼາຍລະດັບເລີຍ ສົມມຸດວ່າມັນເປັນກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແນ່ນອນ ຄັນເປັນກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ມັນກໍຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ຈຳກັດ ອາ ອາ ການປະພຶດຂອງຄົນ ເອີ ການກະທຳ ຫຼື ການປະພຶດຂອງຄົນທີ່ຈະໄ ປລະເມີດສິດຂອງຄົນອື່ນ ໂຕຄິດອອກແມ່ນບໍ່ ຄືຕົວຢ່າງ ສົມມຸດວ່າເຂົາ ກົດ ກົດໝາຍບອກວ່າຫ້າມຂີ່ລົດໄວ ຍ້ອນຫຍັງ ວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາ ເຂົາຢາກຫ້າມເຈົ້າ ເອີ ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຢາກມ່ວນ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ການຂີ່ລົດໄ ວນະ ມັນຊິໄປລະເມີດສິດຂອງຄົນອື່ນແນວໃດ ກໍຄືວ່າເຈົ້າອາດຈະເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລ້ວເຈົ້າຈະໄປເກີດ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ຫຼື ເສຍຊັບສິນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ຊຶ່ງໂຕນັ້ນແມ່ນກົດ ແມ່ນກົດໃຫຍ່ໆ ທີ່ເຂົາແບບ ຫ້າມມາ ແບບເຂົາຫ້າມມາ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຍັງຊີ້ນະ ຄັນຊິເວົ້າ ການຂີ່ລົດໄວນີ້ ມັນກະ ມັນກະຫ້າມມາເພື່ອໃຫ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າເຮົາ ເພາະວ່າເຮົາມາສັງ ເກດເບິ່ງ ໂຕຂີ່ລົດໄວນີ້ ມັນກະບໍ່ໄດ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດເດ້ ຖ້າໄປທຽບເປັນກິລາແຂ່ງລົດນີ້ ແມ່ນ ຖ້າມັນຢູ່ໃນກິລາ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມັນເໝາະສົມຫັ້ນນະເນາະ ຄັນຊິເວົ້າ
ອັນນັ້ນແມ່ນເວົ້າລະດັບໃຫຍ່ໆ ແຕ່ວ່າຄັນເວົ້າລະດັບ ລະດັບແບບສ່ວນບຸກຄົນ ໃນຄອບຄົວຈັ່ງຊີ້ນະ ສົມມຸດເຮົາ ເຮົາລ້ຽງລູກຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະຊິແບບອີກແບບໜຶ່ງອີກຫັ້ນນະ ອາ ອາດຈະແມ່ນແບບ ສົມມຸດວ່າເຮົາ ຕັ້ງກົດຢູ່ໃນເຮືອນ ຕັ້ງກົດວ່າຫ້າມລູກເຮັດນັ້ນ ຫ້າມລູກເຮັດນີ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນອາດຈະມີຜົນໄດ໋ ອ້າຍຄິດວ່າມັນ ມັນ ມັນຊິເຮັດໃຫ້ມີຜົນໃນການແບບວິວັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍນະ ອາດຈະມີ ມີ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມັ ນຫຼາຍ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາຫ້າມໄປເບິດ ໂດຍທີ່ແບບ ອືມ ບໍ່ມີຫຍັງ ບໍ່ມີຫຍັງ ມາອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຍັງຊີ້ນະ ເຮົາຄິດພາບບໍ່ທັນຢາກອອກວ່າ ໃນໂຕອ້າຍກີ້ເວົ້າວ່າ ແບບຫ້າມໃຫ້ມີເຫດຜົນຫັ້ນນະ ມັນ ລອງອະ ທິບາຍຕື່ມໄດ້ບໍ່ອ້າຍກີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ເອີ ໄດ້ໆ ຄືຫ້າມໂຕມີເຫດຜົນທີ່ອ້າຍເວົ້ານີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ສົມມຸດວ່າເຮົາເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຫຍັງຊີ້ເນາະ ເຮົາເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງ ຂອງເດັກຄົນນັ້ນຫັ້ນນະ ເຮົາອາດຈະ ແທ ນທີ່ ທີ່ຈະແບບຫ້າມເດັກນ້ອຍວ່າ ຫ້າມເບິ່ງໂທລະທັດ ຫ້າມອອກໄປຫຼິ້ນນອກເຮືອນ ຫ້າມຫຼິ້ນເປື້ອນ ຫ້າມນອນເດິກ ຫ້າມ ອາ ອີ່ຫຍັງ ຫ້າມຫຼິ້ນເກມ ຫ້າມຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ຊຶ່ງແບບຄັນເຮົາມີແຕ່ວ່າຫ້າມໆ ຫ້າມໆ ຈັ່ງຊີ້ ນະ ແລ້ວໂຕກະຮູ້ຕີ້ວ່າຜົນມັນຊິອອກມາເປັນແນວໃດ
ກໍຄືໂຕອ້າຍເວົ້າຫັ້ນນະ ຍິ່ງຫ້າມຍິ່ງຍຸເນາະ ເຂົາກໍແຮງເຮັດ ແມ່ນ ຄືຜົນຂອງເຮົາມັນກໍຊິອາດຈະປາກົດອອກມາ ກໍຄືເຂົາບໍ່ເຮັດຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ເຂົາໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຫັ້ນນະ ມັນ ມັນຈະ ມັນຈະແບບ ມັນຈະເປັນ ແນວນັ້ນ ເອີ ຄືອ້າຍ ແມ່ຫ້າມໄປຂີ່ລົດຈັກ ກະບໍ່ຂີ່ໃຫ້ລາວເຫັນ ກໍຍັງລັກຂີ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ຊຶ່ງ ເຊິ່ງກະຍັງໄຄມັນບໍ່ທັນມີຜົນເສຍຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ທັນ ມັນແບບມັນບໍ່ໄດ້ເກີດເນາະ ແຕ່ແບບວ່າ ເມື່ອ ເມື່ອ ເຮົາຮູ້ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າຈິດຕະວິທະຍາຂອງຄົນເຮົາຫັ້ນນະ ວ່າຍິ່ງຫ້າມ ມັນກະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກລອງ ຍິ່ງຫ້າມ ມັນກະຍິ່ງຢາກເຮັດໃຫ້ຄົນແບບຢາກແຫກກົດຫຍັງຊີ້ນະ ອ້າຍກະເລີຍຄິດວ່າທາງທີ່ດີກວ່າຫັ້ນ ນະ ແມ່ນເຮົາຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ທີ່ລ້ຽງເດັກ ຫຼືວ່າຜູ້ຜູ້ທີ່ກຳນົດກົດຫຍັງຕ່າງໆ ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຈຸດນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງວ່າ ສົມມຸດວ່າເຮົາອອກກົດໂຕນີ້ມານະ ເຮົາຮູ້ໂລດວ່າ ຄົນມັນຕ້ອງມີປະຕິກິລິຍາ ແບບຕໍ່ຕ້ານ ດ້ວຍດ້ວຍໂຕຂອງມັນເອງຫັ້ນແຫຼະ ຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນຕະວ່າ ບາງ ແບບບາດນີ້ຄັນຜູ້ທີ່ແບບພວກເປັນ rule breaker ນະ ພວກທີ່ມັກແຫກກົດ ເຂົາຈະແຫກເລີຍ ເຂົາຈະບໍ່ສົນເລີຍນະ ແລະ ອ້າຍຄິດວ່າ ແທນທີ່ທີ່ຈະປ່ອ ຍໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນນະ ອ້າຍຄິດວ່າ ອ່າ ເຮົາມີກົດ ແຕ່ເຮົາອະທິບາຍວ່າ ຜົນມັນຊິເປັນແນວໃດ ຖ້າເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດ ແມ່ນຕະວ່າ ແລ້ວ ອ່າ ໃນຕອນທີ່ເຮົາເປັນອາຍຸຍັງນ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອ ຍໄດ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍໂຕຂອງເຂົາເອງ ຕົວຢ່າງວ່າ ຫ້າມຫຼິ້ນເປື້ອນຈັ່ງຊີ້ນະ ໂຕຄຶດອອກບໍ ແບບແບບຄຶດອອກ ຫ້າມຫ້າມຫຼິ້ນຂີ້ດິນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ບາງຄົນເຂົາກໍຫາຖືກຫ້າມແທ້ໃດ໋ ແບບຢ່າຊູຫຼິ້ນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ ງ

ເຮົາ ເຮົາຫ້າມໄດ້ ແຕ່ແບບ ອະ ແທນທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຮັດເລີຍນະ ເຮົາອາດຈະມີກຳນົດຂອບເຂດເວລາບໍ ວ່າໃຫ້ຕ້ອງຫຼິ້ນໂຕນີ້ ໃຫ້ໄດ້ໄລຍະເວລາໂຕນີ້ຫຍັງຊີ້ນະ ແລະ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດຕາ ມນີ້ ເພື່ອຄັນສົມມຸດວ່າ ເຮົາຢາກແບບໃຫ້ ໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແບບລະບຽບເນາະ ໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນມີລະບຽບວິໄນຫຍັງຊີ້ນະ ເຮົາກໍຕ້ອງອະທິບາຍໄປ ແລະ ກໍແບບຄັນໂຕໃດທີ່ມັນບໍ່ພໍ ມັນບໍ່ພໍແບບຫ້າມ ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອ ງຫ້າມຫັ້ນນະ ແນວໃດທີ່ເຂົາພໍໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າຜົນ ຜົນທີ່ອອກມາກະຄືແບບ ມັນຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ຫ້າມກະແຮ່ງ ແຮ່ງ ແຮ່ງມີຜົນທີ່ແບບມັນຊິໄປລັກເຮັດບ່ອນອື່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ຢູ່ ຢູ່ນອກສາຍຕ າເຮົາວ່າຊັ້ນສະ ໂຕ ໂຕນີ້ມັນຊິເປັນຄືການໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າ ເວລາໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນອື່ນ ແມ່ນໆ ເອີ ແມ່ນລະ ອ້າຍກີ້ ອ້າຍກີ້ວ່າອອກມາ ມັນກະສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຫາມາອີກ ອີກອັນໜຶ່ງເນາະ ອືໆ ໂຕ ໂຕ ທີ່ວ່າຫ້າມຫັ້ນນະ ອື ຄື ຄືອ້າຍກີ້ວ່າຫ້າມ ແຕ່ວ່າຫ້າມແລ້ວອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະກະຜົນຂອງມັນເນາະ ທີ່ຈະຕາມມາ ແຕ່ວ່າໂຕນີ້ນີ້ເພິ່ນກະເວົ້າວ່າ ເຮົາ ມັນຊິດີກວ່າຖ້າເຮົາປ່ຽນຈາກຄຳວ່າຫ້າມຫັ້ນນະ ເປັນ ເປັນແບບເວົ້າໃນທາງອື່ນເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຄືແບບຫ້າມ ຫ້າມລູກບໍ່ໃຫ້ຂີ້ດື້ເນາະ ຢ່າຊິຂີ້ດື້ແມ ຫ້າມຂີ້ດື້ແມ ອີ່ຫຍັງນີ້ນະ ອືໆໆ ປ່ຽນຈາກການເວົ້ານັ້ນ ມາເປັນແບບ ເວົ້າວ່າ ຫຼິ້ນຄ່ອຍໆແດ່ ອີ່ຫຍັງປະມານ ນີ້ ອື ໃຫ້ຫຼິ້ນຄ່ອຍໆຂຶ້ນແດ່ເດີ ອັນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຫ້າມເນາະ ແຕ່ວ່າເຮົາ ເຮົາອະນຸຍາດໃນແບບເຊີງທີ່ແບບ ອ່າ ບໍ່ໃຫ້ມັນອັນຕະລາຍເກີນໄປຫັ້ນນະ ໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນຂອບ ຂອບເຂດທີ່ ທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຖືກຄຸກຄາມສິດ ຂອງເຂົາຫັ້ນນະ ເອີໆໆ ເອີ ໂຕນີ້ ໂຕນີ້ມີເຫດຜົນນະ

ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງລູກຂຶ້ນເນາະ ສ່ວນຕອນຍັງນ້ອຍຫ້າມແນວນີ້ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກະປ່ອຍໆເຂົາໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈັກໜ້ອຍໝູ່ເຂົາຊິເຍີ້ຍອີ່ຫຍັງຫັ້ນເນາະ ວ່າ ເອົ້າ ໃຫຍ່ແລ້ວຄືຍັງໃຫ້ແມ່ຫ້າມນັ້ນຫ້າມນີ້ຢູ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ເຊິ່ງມັນອ າດຈະເປັນຄວາມກົດດັນຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດອີກແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ລະຫວ່າງໝູ່ຄູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມໆ ມັນມີ ມັນມີບົດ research ໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ບາດທີ່ແບບເວົ້າເລື່ອງໂຕນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າໂຕນີ້ນະ ບົດ research ໂຕນີ້ນະ ເຂົາ ເຂົາ ເຂົາ ສຳຫຼວດຄົນເປັນເວລາ 40 ປີພຸ້ນໃດ

ແລ້ວ 40 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນມາຫັ້ນນະ ເອີ ມາສຳຫຼວດຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກຸ່ມດຽວກັນ ແລ້ວມາສັງເກດເບິ່ງວ່າເຂົາເປັນແນວໃດ ເຂົາມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ໂຕຮູ້ຜົນມັນບໍ່ ມັນເປັນແນວໃດ ອ່າ ໃຫ້ເຮົາເດົາເດີ້ ເຮົາ ຊິວ່າ ອືມ ຜູ້ທີ່ແຫກກົດນີ້ນະ ຈະມີໂອກາດປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ມັນຕ້ອງພິກແນວນີ້ແຫຼະ ເຊີໄພແນວນີ້ແມ່ນບໍ່ ອືມ ຄຳຕອບຂອງອ້າຍຄື ອ້າຍບໍ່ບອກ
ເອົ້າ ຫ້າມບໍ່ບອກຕິວະ
ເວົ້າວ່າບໍ່ບອກນີ້ຢາກຮູ້ບໍ່ ແຮງຢາກຮູ້ກວ່າເກົ່າ ຢາກເຮັດໃຫ້ມັນຕື່ນເຕັ້ນເດ້ ຢາກເຮັດໃຫ້ແບບວ່າ ແຮງຢາກຮູ້ ຢາກຮູ້ ບໍ່ບອກເດ້ແຮງຢາກຮູ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຄືຜົນຂອງມັນທີ່ອອກມາຫັ້ນນະ ແມ່ນມັນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມໃ ນທີ່ເປັນນັກຮຽນດີຫັ້ນນະ ພວກ ພວກນັກຮຽນທີ່ແບບຟັງຄວາມ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫັ້ນນະ ພວກນີ້ຈະ

ມັກໃນການແຂ່ງຂັນເນາະ ເຂົາຈະແບບ ເຂົາບໍ່ຢ້ານຫັ້ນນະ ທີ່ຈະແບບເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນສິ່ງນີ້ ເຊິ່ງມັນ ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແບບນັກທຸລະກິດບໍ່ ຫຼືຜູ້ທີ່ແບບນັກລົງທຶນເຂົາກ້າ ແມ່ນຕົວະ ໂຕຄິດອອກບໍ່ ວ່າແບບ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍກ້າທີ່ຈະແບບລອງນັ້ນລອງນີ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແບບ ອຸ້ຍ ສ່ຽງເຮັດນັ້ນສ່ຽງເຮັດນີ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ງມັນເປັນແບບອາດຈະແຫກກົດຫຍັງໄປ ໄປໃນຫັ້ນກໍມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາ ອ່າ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼືສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບົດ research ໂຕນີ້ເຂົາເວົ້າກໍຄື ອ່າ ແຕ່ວ່າເຂົາບໍ່ມີໃຜຣີພອດມາເນາະ ກະຄືບາງທີພວກທີ່ແບບແຫກກົດນີ້ນະ ອາດຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍກໍມີ ແບບໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ແບບບໍ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍມີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີເງິນຫຼາຍ ຂຶ້ນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ເອົາທັກສະ ເອົາທັກສະໃນການແບບ break rule ນີ້ເນາະ ມາໃສ່ໃນ ປະກອບ ການປະກອບອາຊີບເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນ ອາດ ອາດຈະເນາະ ອາດຈະຊື່ໆ ອາດຈະ ແບບວ່າເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຕັດ ເງື່ອ ນໄຂຕົວນັ້ນອອກວ່າ ພວກນີ້ເຂົາຈະເຮັດອາຊີບທີ່ແບບຖືກຕ້ອງຢ່າງແບບສະເໝີໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ບັດນີ້ອ້າຍມາຄຶດຄືນຫັ້ນນະ ບັດໃນ ໃນການເຮັດ ອ່າ ໃນການລ້ຽງເດັກນ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອ້າຍຄິດວ່າ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ເຮົາເຫັນວ່າຜົນດີຂອງພວກ rule breaker ນີ້ເນາະ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນທີ່ແບບ ກ້າລອງໃນເຮັດສິ່ງທີ່ໃໝ່ໆ ຫຼືວ່າສ້າງ innovative ຫັ້ນນະ ຄິດອອກບໍ່ ແບບກ້າສ່ຽງລົງທຶນ ກ້າຫຍັງຊີ້ນະ ເຊິ່ງໂຕນັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ແ ບບດີໄດ້ ອ້າຍຄິດວ່າໄດ້ ສ່ວນໂຕອ້າຍຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ກໍຄືເມື່ອເຂົາໄປພົວພັນໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍຫັ້ນນະ ໂຕນັ້ນມັນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນ ແລະ ຄິດວ່າຖ້າສົມມຸດວ່າຕອນຍັງນ້ອຍນະ ພໍ່ແມ່ ເນາະ ຫຼືວ່າຜູ້ປົກຄອງຫັ້ນນະ ສອນໃຫ້ລູກກາຍເປັນຄົນທີ່ແບບວ່າ ກ້າລອງສ່ຽງເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ແຕ່ໃນທາງດຽວກັນ ຄືສອນໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ການກະທຳຂອງເຂົາຫັ້ນນະ ຊິບໍ່ໄປ ອ່າ ໄປບຽດບຽນຄົນອື່ນ ຫຼືວ່າສ້າງ ຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ງມັນ ມັນອາດຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍກໍມີ ອ້າຍຄິດວ່າໄດ້ ໂອ້ ອືມ ມັນກະແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະກີ້ ມັນມີຄຳເວົ້າໜຶ່ງຂອງນັກສະແດງຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ ນນະ ລາວສະແດງໜັງຄົນເຫຼັກຫັ້ນນະ ບໍ່ຈື່ຊື່ລາວ ອາໂນ ຫຍັງຈັກຢ່າງ ອືມ ອືມໆ ລາວວ່າແນວໃດ ອາໂນ ບໍ່ຢາກເວົ້າຊື່ລາວ ມັນຍາກ ເວົ້າຍາກ ອາໂນກະອາໂນໄປ ອາໂນຊື່ໆກະໄດ້ ລາວເວົ້າວ່າການ ລາວວ່າກ ານໃຫ້ ອ່າ ເຮົານີ້ ຄົນເຮົານີ້ລະ ສາມາດແຫກກົດໄດ້ ລາວວ່າ ແຕ່ວ່າຢ່າລະເມີດກົດໝາຍ ລາວບອກແນວນີ້ ອືມ ຄຳເວົ້າຂອງລາວ ອືມ ແຕ່ວ່າເຮົາ ເຮົາຟັງຊື່ໆ ເຮົາຍັງເຂົ້າໃຈໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍຫຍັງ ເຮົາກະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ສຳລັບຄຳເວົ້າລາວ ມັນກະມີ ມັນກະເປັນ link ກັບຕົວໜຶ່ງເນາະ ທີ່ ຄວາມ ອ່າ ຄວາມຈິງຕົວໜຶ່ງຫັ້ນນະເນາະ ທີ່ວ່ານັກວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຄົນ ກ່ອນເຂົາຊິມາເປັນນັກວິທະຍາສາດນັ້ນ ເຂົາກະເປັນຄົນ ທີ່ແຫກກົດອີ່ຫຍັງມາກ່ອນໃດ໋ ອືມ ຝືນທຳມະຊາດ ຄືແບບພວກທີ່ເວົ້າວ່າ ໂລກບໍ່ແມ່ນແບນຫຍັງ ໂລກກົມຫຍັງຫັ້ນນະ ປະມານນີ້ ອື ເຂົາ ຄຳເວົ້າພວກນີ້ກະເປັນຄຳເວົ້າທີ່ ອ່າ ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມຄືກັນໃດ໋ ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຫ ຍັງຫັ້ນ ແມ່ນໆ ແມ່ນໆ ແຕ່ເຮົາກະມາ ເຮົາກະເບິ່ງຜົນອັນອອກມາຈັ່ງຊີ້ນະ ຖ້າບໍ່ມີພວກ rule breaker ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຊິມາຢູ່ຈຸດໃດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ ແຕ່ອ້າຍຄິດວ່າ ທ້າຍທີ່ສຸດມານະ ເຮົາ ເຮົາຊິແຫກກົດຕົວ ໃດນະ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງ ເຮົາຕ້ອງມີວິຈາລະນະຍານໃນການວິເຄາະເບິ່ງວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຫັ້ນ ມັນຊິສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼືບໍ່ ແມ່ນບໍ່ ໂຕຄິດວ່າ ຄືຕົວຢ່າງວ່າ ເຂົາບອກວ່າ ຫ້າມອອກໄປນອກ ແລະ ກໍ ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນໃນຕອນທີ່ແບບ quarantine ຢູ່ໂຕນີ້ນະ ກໍໃຫ້ກັກໂຕຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະກະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ບໍ່ໃຫ້ປາຕີ້ ບໍ່ໃຫ້ສັງສັນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ງຂໍ້ຫ້າມຕົວນັ້ນນະ ເຮົາກະຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຫ້າມ ຍ້ອນ ຍ້ອນວ່າມັນໄປສ້ າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າໂຕເຮົາອາດຈະໄປແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນ ຄືໂຕນີ້ນະ ອ້າຍຄິດວ່າ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາ ເຮົາ ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີວິຈາລະນະຍານໃນການຮູ້ພຽງພໍນະ ຂໍ້ຫ້າມພວກນີ້ແນ່ນອນ ເຮົາຢາກແຫກກົດ ຢູ່ໃນໃຈ ໃຕ້ຈິດໃຈສຳນຶກເຮົານະ ເຮົາຢາກແຫກ ເອີ ລອງເຮັດເບິ່ງບຸ ມັນຊິເປັນແນວໃດ ແຕ່ແບບ ແຕ່ ແຕ່ເມື່ອເຮົາມາຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ເມື່ອເຮົາເປັນຄົນທີ່ແບບມີວິຈາລະນະຍານໃນການ ເບິ່ງ ເບິ່ງ ເບິ່ງບັນຫາຫຍັງຕ່າງໆ ເຮົາມາຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ຖ້າເຮົາແຫກກົດໄປ ມັນ ມັນສ້າງຜົນເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນແນ່ນອນຈັ່ງຊີ້ ເຊິ່ງໂຕນັ້ນ ເຮົາກະແບບ ໂຕນັ້ນມັນກະຊິແບບ ມັນກໍຊິ ເຮົາ ເຮົາກໍເລີຍບໍ່ເຮັ ດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອ້າຍຄິດວ່າມັນອາດຈະມີສ່ວນ ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ແຫກກົດທີ່ດີເນາະ ແມ່ນ ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ແຫກກົດທີ່ດີ ໂອ້ ເປັນຜູ້ທີ່ແຫກກົດທີ່ດີ ຄັກເລີຍຄຳເວົ້າໂຕນີ້ ເອົາເນາະ ມີແຕ່ວ່າຊ່ຳນີ້ ອ່າ ມື້ນີ້ກະມີແຕ່ຊ່ຳນີ້ ແຫຼະເນາະ ຄຳຕອບເຮົາ ແລະຫວັງວ່າຈະຕອບຄຳຖາມຜູ້ຖາມເນາະ ກະ ຄັນເປັນແນວໃດກະໃຫ້ ໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຫຼືວ່າແລກປ່ຽນນຳເຮົາຕື່ມກະໄດ້ ເຫັນດີບໍ ຫຼືວ່າບໍ່ເຫັນດີກັບບົດ research ທີ່ເຂົາເວົ້າມານີ້ກໍບໍ່ ກະ ກະແລກປ່ຽນກັນເນາະ ແມ່ນແມ່ນແມ່ນ ແລະກະຝາກເຖິງຜູ້ຟັງອີກ ອ່າ ຫຼາຍໆຄົນເນາະ ທີ່ກຳລັງຟັງເບິ່ງ ຖ້າມີຄຳຖາມໃດກະສົ່ງມາບອກເຮົາແດ່ ເພາະວ່າຕອນນີ້ເຮົາ ເບີດໄອເດຍເລື່ອງຄຳຖາມແລະ ຄິດ ບໍ່ອອກແລະວ່າຊິເອົາຫຍັງມາຖາມເນາະ ຖ້າ ກະຢ່າລືມມາປະກອບສ່ວນເຮົາທາງນີ້ຊະ ແມ່ນແຫຼະ ເພຈຂອງເຮົາຈະດຳເນີນບໍ່ໄດ້ເນາະ ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຟັງເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າສະໂລແກນຂອງເຮົາກໍຄື
ຕອບທຸກຄຳຖາມທີ່ທ່ານສົງໄສ ໂອ້ ເທື່ອກ່ອນລືມເລີຍນີ້ ເທື່ອກ່ອນລືມໃດ ເທື່ອນີ້ທັນ ເທື່ອນີ້ທັນ ໂອເຄ ບັດ ເອົາ ແລະຄັນຜູ້ທີ່ຢາກຕິດຕໍ່ເຮົານີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກແຊ ຢາກຫຍັງຂອງເຮົາເດ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກະ ອ່າ ຢາກ ຢາກ ຢ າກຕິດຕາມເຮົານະ ເຂົາຈະຕິດຕາມເຮົາໄດ້ທາງໃດແດ່ ກໍມີແຕ່ຝາກກົດລິເກກັບກົດສາລີເຮົານີ້ເນາະ ດຽວໆ ແມ່ນຫຍັງ
ກົດໄລກົດແຊຕິ ມັນຄືເປັນລິເກກັບສາລີ
ເອົ້າ ໄລອ່ານວ່າລິເກບໍລະ ໂອ້
ເອີ ເວົ້າຄືຄັກ ເອົ້າ ຝາກເລີຍ ເອີ ກໍຝາກກົດໄລກົດແຊຫັ້ນແຫຼະ ເອີ ຄອມເມັນແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເນາະ ໃນ ເອີ ອ່າ Facebook Page ຂອງເຮົາກໍຄື

Spotify Spotify ເນາະ ແມ່ນລະ ອືມ ຄັນໃຜສະດວກຊ່ອງທາງໃດກໍຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້ເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ສອງຄົນເຮົາກໍຊິຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ